شيء کي پيدا ٿو ڪري. آخر انهيء الله تعاليٰ کي ڪهڙي پرواهه آهي؟ پر توهان کي ڏسڻو آهي، توهان جو درجو بلند ڪرڻو آهي. ٻيو ڪو مقصد ڪونهي ڪو ته توهان جو تعلق پنهنجي مالڪ سان وڌيڪ يا جيڪا ڏنل رب جي دولت آهي توهان کي انهي سان تعلق آهي. اهو آهي فرق هڪڙو جيڪو دل جو اهو توهان سمجهو، فراخ دلي رکو. الله جي حڪم جي تعميل ڪريو، بهرڪيف الله جي حڪمت ۽ مصلحت اها پوري ٿيندي، پوء جي توهان سعادت کان محروم ٿي ويندؤ ته اها ڳالهه چڱي ناهي. حديث شريف ۾ اچي ٿو، صحابن عرض ڪيو، الله جا رسول! جو هتي قرآن ٿو فرمائي ته جيڪڏهن توهان ڪم نه ڪيو ته ٻي قوم کي آڻينداسين، اها ڪهڙي ٻي قوم هوندي جيڪا جيڪڏهن عربن ڪم نه ڪيو ته ٻي قوم ايندي اها؟ فرمايو ته اها سلمان فارسي جي متعلق فرمايو ڪلهي تي هٿ رکي ته خدا جو قسم آهي جيڪڏهن ايمان

ابن حجر نه پر ٻين بزرگن چيو آهي ته حضرت امام ابو حنيفه به انهيء پيشن گوئي منجهه داخل ٿي سگهي ٿو ڇو ته انهيء به وڏي دين جي خدمت ڪئي آهي. والله الغني وانتم الفقراء توهان غني آهيو الله تعالي فرمائي ٿو ته توهان غني نه آهيو الله غني آهي انتم الفقراء توهان محتاج ۽ فقير آهيو وان تتولوا جيڪڏهن توهان ڦري ويندؤ يستبدل قوما غيرڪم مٽائي آڻيندو ٻي قوم کي ثم لا يڪونوا امثالڪم اها قوم توهان جهڙي نه ٿيندي اها بشريٰ عظميٰ آهي، مبارڪ هڪڙي زبردست آهي، هزارن عالمن حضرت امام صاحب ابو حنيفه جي متعلق انهيء قسم جي پيشن گوئي کي صادر ڪيو آهي ۽ ائين چيو آهي ته اهو ئي شخص هو جنهن وري دين جي ايڏي خدمت ڪئي، جهاد جي ايڏي خدمت ڪئي، دين کي حقيقي طور پهچائڻ جي انهي خدمت ڪئي ۽ اهو ڄڻ ٻيء قوم جو ماڻهو چئبو.

بس طف الصاع بالصاع. سڀ هڪ جهڙا آهن ڪلڪم سواء سڀ برابر آهيو جيئن ماڻ ڀري ڪڍبو آهي انسانيت جي انسانيت جي هڪڙي دولت ۽ خزاني منجهان جيڪا رب تعاليٰ پيدا ڪئي هئي انهيء منجهان هرهڪ شخص کي ماڻ ڀري ڏنو اٿس پوء عرب هجي توڻي عجم هجي

انهن کي سورتون مڪي ٿيون چئجن. جيڪي بعد الهجرت نازل ٿيون آهن، اهي سورتون مدني آهن. پوء خواهه مڪي ۾ نازل ٿين يا مديني ۾، قبل الهجرت مڪي، بعد الهجرت مدني، انهيء اصول تي فيصلو ٿيل آهي اڪثر. تنهنڪري هيء سورت مدني چئبي ڇو ته بعد الهجرت آهي. مديني منور شهر ۾ نازل ڪانه ٿي آهي. هن سورت جو نالو آهي فتح ۽ اها ٿي هئي صلح حديبيه جي موقعي تي نازل تنهنڪري هن کي فتح ٿو ڪوٺجي. اهو صلح فتح کان به وڌيڪ حيثيت رکي ٿو. صحابه ڪرام کان جڏهن پڇجي ٿو ته اهي ائين ٿا چون. اها فتح کان به وڌيڪ ڪنهن جنگ جي فتح کان به وڌيڪ قوت واري آهي. ڇالاء ته ان صلح ۾ عرب اقوام جي اندر نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي رواداري ۽ ذاتيات کان بلندي، ذاتيات مان مراد نفسانيت، بلندي پوري عرب ممالڪ ۾ عموماً ۽ ٻين حڪومتن ۾ دولتن ۾ خصوصاً مشهور ٿي وئي ته ايڏي جان نثار صحابه ڪرام جي هڪڙي لشڪر سان وڃن ٿا بيت الله شريف جي زيارت لاء، جنهن کان سالن کان وٺي محروم ۽ جدا هئا. عبادت جي نيڪ نيت سان ۽ قربانيون ڪري اتهان جي غريبن مساڪين کي کارائڻ لاء عبادت جي موقعي تي جنهن عبادت کان جهلبو ڪنهن کي نه آهي انتهائي بي واجبي ڪري انهن جهليو مگر انهن جي رواداري ڪيائون. ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن انهن جي سڀ اهڙن شرطن کي قبول ڪيو، جيڪي سراسر قبول ڪرڻ جهڙا ئي نه هجن، ايڏي قوت واري شخصيت کان سمجهه ۾ اهو آيو ته اهو بيشڪ رسول آهي ۽ ڪي مخفي توجيهون آهن جن جي متعلق انهن کي قبول ٿا ڪن، نه ته عام عقل اهڙي قسم جي فيصلي کي نٿو قبول ڪري.

۽ عرب قبائل نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان ڪيترا صلح ۽ ڪيترا اسلام لاء آيا جو نبي سائين سان ڪيترن قبائل پنهنجي مذهب تي رهي صلح ڪيو ۽ امن وٺي ويا ڪيترا قبائل مسلمان بڻجي ويا رب تبارڪ وتعاليٰ ان صلح کي فتح ڪوٺيو آهي هن جو مختصر نتيجو اهو ٻڌايم ان جو تفصيل اهو ئي آهي ته نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن خواب ڏٺو مديني منور ۾ ته اسان مڪي مڪرم ۾ امن قرار سان داخل ٿيا آهيون اتي عمرو ڪيو آهي ڪن قصر ڪن حلق ڪيو ڪي محلقين ڪي مقصرين صحابه ڪرام جو طواف وغيره اهو نقشو سڄو نظر آيو شدت اشتياق جي اڪثر ماڻهن جو اهو خيال ان خواب جي تابع کي فوري حالت تي پهچايو. نبي سائين جن اهو صبح جو خواب پنهنجو ٻڌايو. جيڪي ايترو وقت شوق ۾ رهيل هيا، ڪعبة الله جي محبت ۽ وطن جي وارفتگي ۽ ايڏي سعادت کان دوري انهن کي خواب جي انهيء تعبير تي تڪڙي تعبير تي لاهي آئي ته هينئر ئي هلبو هينئر ئي فتح ٿيندي مسئلو هي ٿي پيو حالانڪه تعبير جو تعلق خواب جي وقت سان نه هوندو آهي تعبير جو مطلب اهو عمل باقي ان جو اهو تعبير ته ڏسنداسين هلي زيارتون ٿينديون عمرا ٿيندا اهو تعبير ته صحيح هيو نبي جو خواب نبي جي جاگ فرق نه آهي مگر سڀني جي شوق ۽ ازدياد رغبت ان تعبير کي تڪڙو ڪري ڇڏيو چيون هاڻي جو هاڻي هلو نبي سائين جن سنگت جي جذبات کي ڏسي قدر ڪندي الله جي رستي ۾ هلي پيا. چوڏهن ساڍا چوڏهن سؤ ماڻهو همراهه ٿي پيا. عمري جي غرض سان مڪي مڪرم جي طرف هديا پاڻ سان ڪاهيائون، اٺن کي ڳانيون وڌائون، ڪعبة الله وٽ هلي قربان ڪبا. حضور انور صلعم جن مڪي مڪرم کان ڏهن ٻارهن ميلن تي جڏهن پهتا، قريش کي اها خبر پئجي وئي ته نبي اچي ٿو ڪعبة الله جي زيارت لاء. پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي گڏ ڪري ۽ صلاح ڪيون ته ڇا ڪرڻ گهرجي؟ آيا اهو امن ۽ قرار سان عمرو ڪيو هليو وڃي؟ جيڪڏهن ائين ٿيندو ته پوري عرب ۾ اسان جي لاء انتهائي ذلت ٿيندي ته هنن جنگيون ڪري ايتري قدر ڪمزوري ڪئي جو اهو نبي جنهن کي پنهنجي ملڪ مان هنن ڪڍي ڇڏيو هيو اهو ايڏي هڪڙي لشڪر سان عمرو ڪيون، خانه ڪعبي جو طواف ڪيون اجهو هليو ويو ۽ هن کي ڪو روڪيندڙ به ڪونه هو. چئبو ته قريش ۽ عرب قبائل ايڏا ڪمزور ٿي ويا آهن، انهيء ملامت کان پاڻ ۾ فيصلو طئي ڪيائون ته عمرو ڪرڻ نه ڇڏينداسين. بهرحال انهن لشڪر تيار ڪيو. حديبيي جي ٻئي پاسي ڏانهن ڪجهه پري اتي هنن پنهنجو لشڪر موڪليو. هيڏانهن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن حديبيي جي ٻئي طرف کان وري هڪڙو مشرقي ٻيو مغربي پاسو اتي اچي پهتا ۽ نبي سائين جن جي اٺ ويهي رهي. صحابه چيو خلأت القصواء ڏاچي نبي سائين جن جي ماندي ٿي پئي ٿڪجي وئي تڏهن ويهي رهي آ هلي هلي پاڻ فرمايو ته ما ما خلأت القصواء ڏاچي ماندي ڪانه ٿي آ ولڪن حبسها حابس الفيل جنهن ابرهه جي لشڪر کي روڪيو هو ڪعبت الله تي جيڪو حملو ڪرڻ آيو اهو الله معنيٰ ايڏو بادشاهه جيڪو جرار لشڪر ڪاهي ڪعبت الله جي خلاف آيو هو انهيء کي ته الله تعاليٰ روڪيو اسان به ڪعبت الله جي خلاف ته ڪونه آيا آهيون طاقت ساڳي آهي ان جي تدبير نه آهي فرمايائون ته مڪي جا ماڻهو جهڙي به ڳالهه جو مون کان مطالبو ڪندا الله جي حرمات ۽ عزت ان ۾ ڪعبي جي قائم هجي، مان منظور ڪندس، اهو منهنجو شرط آ. اهو لفظ چئي، هڪل ڏنائون ڏاچي کي، ڏاچي اٿي کڙي ٿي. ڳالهه اها معلوم ٿي پئي ته واقعي الله جي قدرت هن کي روڪيو هو ان قسم جي معاهدي تائين. نبي سائين جن پنهنجي رب سان ايڏي ساري مجمع جي اندر اهو معاهدو ڪيو. ته قريش جيڪڏهن اسان کي اهڙا شرط وجهندا جيڪي شرط ڪعبة الله جي عزت جي خلاف نه هوندا ۽ شعائر الله جي برخلاف نه هوندا اسان اهي قبول ڪنداسين حضور انور صلي الله وسلم جن ٿورڙو اڳڀرو هلي اتي پنهنجو پڙاء وڌو شمسيه ٿو چئجي هن کي شمسيه حديبيه هڪ پاسو شمسيه ڪافرن ڪوشش ڪري اڳ ۾ حديبيي جو ٻيو پاسو جتي پاڻي ۽ چشما هيا اهو قبضي ۾ ڪري ورتو هو. وڏو لشڪر قبائل وغيره وٺي سڏائي پوء نبي سائين جن اتي مڪي مڪرم قاصد موڪليو ته اسان لڙڻ لاء نه ڪعبت الله جي زيارت ۽ طواف ڪرڻ عمري لاهڻ ۽ ڪعبت الله وٽ خيراتن ڪرڻ جي لاء آيا آهيون تنهن ڪري اسان هليا وينداسون اهو ڪم ڪري انهن جواب ڪجهه به نه ڏنو حضرت عثمان رضي الله تعاليٰ عنه کي پيغام ڏئي موڪليائون ۽ اتي ڪي بعض مرد مسلمان ۽ عورتون به مغلوب قسم جا مظلوم هيا انهن جي لاء به بشارت ته الله اسان کي عنقريب فتح ڏيندو، اسلام غالب ٿيندو، پوء توهان سڀ نجات پائيندؤ. اها بشارت ان کي، نبي سائين جن حضرت عمر فاروق کي گهرايو ته توهان اهو ڪم ڪري اچو. چي سائين مان ته حاضر آهيان پر مڪي مڪرم جو فرد فرد اسان جي خلاف. منهنجي قوت کان نالان، منهنجي شدت کان بيزار. تنهنڪري توهان جو مقصد انهيء ۾ پورو نه ٿيندو، پيغام جو، تنهن مان گهران ٿو ته اهڙو شخص موڪليو، جنهن جي اتي مڪمل عزت هجي، جنهن جو قبيلو وسيع هجي، جنهن جي بردباري ۽ نرمي آساني انهن وٽ شهرت کاڌل هجي، فرمايو ته ڪهڙو اهو شخص؟ چي حضرت عثمان کي موڪليو. فرمايو ٺيڪ آهي. حضرت عثمان کي پيغام ڏئي موڪليو. حضرت عثمان کي انهن تمام عزت ڏني، پيار ڪيو، نياپو ٻڌو، چيون ته اسان صلاح ڪري توکي جواب ڏيون ٿا، تون تيسين خانه ڪعبي جو طواف ڪر، احرام کول، چي ائين مون کان نه ٿيندو، مان حضور انور صلي الله عليه وسلم سان گڏ احرام کوليندس، ائين مون کان نه ٿيندو، مان ائين احرام ۾ رهندس. مردن عورتن سان ملاقاتون ڪيائين جيڪي جيڪي جتي مظلوم مغلوب اهي ڦاٿل هيا هن کي ايتري آزادي هئي سندس وجاهت ۽ سندس وقار مڪي جي مشرڪن ۾ ايڏو هيو انهن کي اها بشارت ڏني ته نبي سائين جن سلام چوندا عنقريب توهان اسان جون ملاقاتون ٿينديون ۽ فتح قريب آهي اميد هئي مڪي مڪرم جي فتح ڪرڻ پوء حضرت عثمان جي متعلق هيڏي هڪڙي خبر مشهور ٿي وئي اها شيطان جي حرڪت هئي ٽي ڏينهن لڳي ويا هن کي اچڻ ۾ موٽي پهتي ان حالات ۾ اميرن سان سردارن سان نجن مجلسن ۾ ڪچهريون ڪري انهن کي ڳالهيون سمجهايائين ته نبي اسان جو صرف هن لاء آيو آهي پوء انهن ۾ ڪيترا ماڻهو نرم ٿي پيا، ڪيترا چون ته ڳالهه واجبي آهي، ڀلي طواف ڪري وڃي، بابا الله جو گهر آهي. پر ڪيترن چيو ته اسان جي اها خواري ٿيندي ته دٻائي ۽ هنن کي ڪعبي جو طواف ڪري هليو ويو. اسان جي بي عزتي آهي ان ۾، ائين نه ٿيندو. حضرت عثمان رضي الله تعالٰي عنه جي هيڏانهن شهادت جي خبر پئجي وئي، نبي سائين جن کي اها ڳالهه ٻڌايائون، پاڻ ويٺا هڪڙو وڻ هيو ان جي هيٺ فرمايائون ته مون سان بيعت ڪريو جيستائين توهان اسان جي سر ۾ ساهه آهي تيستائين لڙنداسين نه ڇڏينداسين حضرت عثمان جي شهادت سڄو هٿ کڻي فرمايو ته هٰذه يد عثمان

هيڏي هنن کي خبر پئي ته اتي حضرت عثمان جي شهادت جي پئي آهي خبر هن حضرت خالد جيڪو اڃا مسلمان نه ٿيو ان هڪڙو انتظام ڪري ڇڏيو هو جبل جبل تي ماڻهو ويهاري ڇڏيائين ته خبر رساني ڪجو هير بيعت پئي ٿئي ته ماڻهن وٺي هوڏي هوڪرو ڪيو فلاڻ هيئن ٿي آ بيعت به هاڻي جنگ تي اچن وتا جهٽ خبر وڃي مڪي ۾ پهتي. اورانهن هڪڙو وفد موڪليائون، حضرت عثمان سان گڏ جيئرو جاڳندو اچي ڏنو. ڳالهه جي بند ٿي وئي، جنگ جي بند ٿي وئي. اها خبر رساني جي تجويز حضرت خالد ڪئي، جڏهن اڃا انهن ڏي هو. جي هوشيار ماڻهو هو جنگي. جو نئون طريقو هو خبر رساني جو. هن جبل وارو هوڏي منهن ڪري وٺي رڙ ڪري اهو اوستائين پهچي وري اهو ٻئي تي ائين چوٽيء جبلن تو آواز گهڙي وڃي پهچي. ائين منٽ ٻن ۾ هونء ته سائين ڪافي وقت ڏهه ميل پنڌ آهي مڪي مڪرم کان. شمسيه، حديبيه اهي جايون اسان ڏٺيون آهن ڏهه ميل پري آهي پورا. اتي هاڻي اهو ٿيندو آهي عمرو. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جڏهن انهيء جاء تي پهتا، پاڻي ته پريان کڻي ويا ها، انهيء طرف تي قبضو ڪري، هيڏي هڪڙو ننڍڙو چشمو هو، کوهه وانگر کوهڙو هو، تنهن ۾ سرڪي سرڪي پاڻي پيو اچي. معنيٰ جيڪڏهن ٻڪ ڀر ته وري ٻئي ٻڪ جي لاء ترس. سڀني شڪايت ڪئي، وضوء جي، اڃ جي، پاڻيء جي. پوء آيا پاڻ فرمايائون، اچي ويٺا انهيء تي، لب مبارڪ به ان ۾ وڌائون. ۽ سائين فرمائي ته هي نيزو هن ۾ زور سان هڻو. نيزو هڻي زور سان ڪڍيو ته پاڻي بمبو ڏئي نڪتو. ايترو مٿي چڙهي آيو جو ٿانء هٿ سان ڀري پي پيتائون. ڪنهن رسي يا دلي جي ضرورت نه پئي. ائين ڀرجي آيو ڪپر تائين ۽ اهو کوهه اڄ تائين اڃا نه کٽو آ. ان تي مان جڏهن ويو هوس اها آهي پنجاهه جي ڳالهه آهي اڻونجاهه جي تنهن وقت ۾ وڏي هڪڙي خاصي مشين لڳل هئي پاڻي جي جيڪا اها پاڻي ڪڍندي هئي باغن تي واهيون پاڻي ڪري تنهن پاڻي نه کٽو آهي اهو معجزي جو پاڻي حضرت عثمان رضي الله تعاليٰ عنه ۾ به اچي ويو هن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن نماز پي پڙهي حضرت خالد وارا اڏو پريون بيٺا هئا انهن ڏٺو اهي سڀ نماز ٿا پڙهن، نماز پڙهي فارغ ٿيا، پوء هنن جي دل ۾ ڳالهه آئي ته ڪيتري قدر ڏسو اهي هڪ طرفا هيا، انهن تي جيڪر حملو ڪريون ها ته اسان ڪامياب ٿي وڃون ها، پوء پشيمان ٿيا. الله تعالي صلات الخوف نازل ڪئي ته جڏهن توهان دشمن جي مقابلي ۾ آهيو ته اڌ اوڏهين ڪريو اڌ امام جي پٺيان ٻه رڪعتون يا هڪ رڪعت پڙهي اوڏهين وڃن وري هو پاسو اڳيون اوڏهين وارو اچي ايئن امام پنهنجي ٻن رڪعتن يا چئن ۾ مصروف هجي، هوء جماعت ڦرندي رهي، اڌ نماز جو هڪڙا پڙهي اوڏانهن ويندا، اڌ اچي ٻيا پڙهندا، اڳيان ٿي پوندا ڦري اهي لاحق، پويان ٿي پوندا مسبوق، انهن کي پنهنجي رڪعتن ۾ قرات ڪرڻي آهي، پهرين کي لاحق هن ناهي قرات ڪرڻي، ايئن پوء سلام ڦيربو، اها صلات الخوف ايئن نازل ٿي، سهل بن ابي حثمه جي روايت آهي، بخاري شريف ۾ اها روايت اچي ٿي، مشهور روايت آهي. ٻيون به آهن نماز جي پڙهڻ جون صورتون پر اها صورت مشهور آهي. احناف وٽ به اها ئي صورت مقبول آهي دلائل سان ثابت ٿيل. بهرحال اهو جيڪو جوش خروش هيو حضرت عثمان رضي الله تعاليٰ عنه جي شهادت جو هن جي سالميت سان اهو ڍرو ٿي ويو پوء اوڏانهن هڪڙا ماڻهو آيا جن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي اچي ڏٺو ۽ مليا، پاڻ به انهن سان اهي ڳالهيون ڪيون ته جيترو ٿي سگهي اسان کي اجازت ڏيو. هنن چيو، سائين توهان سان هو صلح ڪرڻ گهرن ٿا، فرمايو ته اسان کي به صلح ڪرڻو آهي. پوء ائين ٻه ٽي دفعا آيا ويا ماڻهو، هيڏانهن جون ڳالهيون هوڏي، هوڏانهن جون هيڏي ڪندي نيٺ سهيل آيو. ابو سهيل، انهيء اچي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان ڳالهايو ۽ جنهن تي آخري طرح سان منهنجون ڳالهيون طئي ٿيون اهو هيء هيو ته هن سال توهان موٽي وڃو هذا ما قاضا عليه محمد رسول الله هي آهي اهو فيصلو جيڪو محمد رسول الله ٿو ڪري مشرڪن مڪي سان

ڏهن سالن جو صلح نامو ٿيو. ڏهه سال معاهدي جنگ جي ۾ جنگ بندي ۾ رهنداسين. هن سال توهان موٽي وڃو آئيندي سال اچجو. ٺيڪ آهي جنگ بندي ڏهه سال هوندي ۽ جيڪو اسان جو توهان ڏي اچي ان کي توهان ڇڏيندؤ ڀل گهمي وڃي مديني ۾ مديني وارو ڪو ماڻهو مهاجر هيڏي آيو مٽن مائٽن ڏي اسان گرفتار ڪنداسين نه ڇڏينداسين ٺيڪ آهي اهي ٽي چار ڳالهيون هيون. صحابه ڪرام جي طبيعت ۾ ڏاڍي پريشاني، اهڙي قسم جا سخت شرط ظاهري طرح سان عام عقل ۾ نه پيا اچن. سيدنا عمر فاروق عرض ڪيو ته السنا علي الحق يا رسول الله اسان حق تي ناهيون پر ڌڪ کائين ٿي. سي اسان هن وقت ۾ گهڻا ناهيون توسان بيعت ڪئي اٿئون فرمائين ته هائو.

چيو ته سائين ڀلا پوء اسان جو اوڏانهن وڃي ان کي گرفتار ڪن فرمائين ته پوء الله جو ان کي اوڏانهن اسان کان دور ڪيو ته پوء ڀلي دور ٿئي ڇو ويو خبر اٿس ته جڏهن ويندس گرفتار ڪندا پوء ڇو وڃي وري انهن جو ڪو اسان ڏي اچي ته الله ان کي اسان ڏي ويجهو ڪيو اسان جا حالات ڏسندو پوء ڀلي هليو وڃي ڏسي وائسي اهڙي قسم جون ڳالهيون اهو اڃا فيصلو طئي ٿيو ته ابو جندل پيرن ۾ لوهه پيل زنجير اهو الائي ڪهڙي طرح ويچارو اتي ڦاٿل هيو مسلمان سرڪندو سرڪندو اچي لشڪر جي ڀرسان پهتو ڪافرن به پڪڙيس مسلمانن به پڪڙيس هن جي اميد ته هاڻي نبي سائين جن مون کي ڇڏائيندا عروه بن مسعود وارن چيو ته سائين هي پهريون غدر آ شرط لکجڻ کان بعد

پوء نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن اچي فرمايو ته توهان اهو معاملو هنن انهيء وچ ۾ جو اهو صلح ٿئي تنهن کان ٿورڙو اڳ ۾ هڪڙو لشڪر آڻي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن تي چڙهائي جو ارادو ڪيو پر الله تبارڪ وتعاليٰ فضل ڪيو اصحابن سڳورن منجهان ڪنهن کي اها خبر پئجي وئي سو انهن تي گهيرو ڪري قبضو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن ڏي پڪڙي آيا پوء الله تعالي اهو فضل ڪيو جو ڪي مسلمان هيا جيڪي وري اوڏهه بند ٿي ويا هئا پاڻ فرمايو ته اهي اسان ڏي موڪليو ته هي توهان کي ڏيون ائين به معاملو ٿي پيو صلح جي اندر اها شيء به هڪڙي آساني ٿي وئي ظاهري بينن کي ته ڄڻ سمجه ۾ اچي پيو ته صلح نامي ۾ ڪافرن جي فتح آهي پر جيڪر غور ڪري ڪو ماڻهو ڏسي ته سمجهه ۾ اچي پيو ته سراسر فيصلو مسلمانن جي حق ۾ بهتر هيو. تڏهن الله تعاليٰ ان جو نالو فتح مبين رکيو ۽ متنبه ڪيو آهي ته اهو ئي صلح فتح هئي. بيشمار فتوحات جو متحمل، ظاهري فتحون، باطني فتحون، قبائل جون فتحون، اهي سڀ ڪيترا قبيلا جيڪي ڪافرن سان ان وقت ۾ گڏجي آيا هيا نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي مقابلي جي لاء سي به انهي صلح ۾ گڏ هيا پوء جڏهن عهد نامو ٿيو ته ڪن قبيلن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان ساٿ ڏيڻ جو عهد ڪيو ڪن ڪافرن سان عهد ڪيو جن کي اها خبر پئي ته زيادتي آ ڪن وري پنهنجي ڪافرن سان ضد ۾ بهرحال اتان کان وٺي الحاق مختلف قبائل جو نبي سائين سان ٿيو ۽ رستي تي به ڪيترن قبيلن اهڙي طرح نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي آڌرڀائي ڪئي ۽ اتي اچڻ ۾ به وڌيڪ آساني ٿي ڏهه سال جو جنگ بندي ٿي وئي ته ان جو وڏو اثر پيو ڏاڍو قبائل جو اچڻ وڃڻ آمد رفت هي ستين ۾ ٿيو هو اٺين ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم خيبر کي فتح ڪيو خيبر جي فتح ٿيڻ کان بعد پوء ته تمام گهڻا قبيلا اچڻ لڳا. انهيء وچ ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن فرمانروايان جيڪي هم مملڪتن جا هيا، ڪسريٰ، قيصر، يمن جو تبع، انهن سڀني ڏي پاڻ خط لکيائون، جن خطن جو اثر به ملڪ تي تمام وڏو پيو هو. ائين الله تعاليٰ احسان ڪيو جو انهيء صلح کي فتح مبين فرمايو ۽ ان ۾ وري برڪتون ڏنيون. هتي اهو مضمون ٿو اچي. فرمايو ته هاڻي پنهنجا اهي لاهيو، احرام لاهي صاف ڪيو، جانور ڪهي کائي کپائي هلو، اهو حصر ٿي پيو، احصار. پوء صحابه ڪرام جي مٿان اها ڳالهه ڏاڍي گوار، مشڪل، گذري. پاڻ نبي سائين جن مونجهه ۾ هيا، اجازت کان بعد به عمل نه ٿو ٿئي. آيو فقراء ۾ ورهائي ۽ پوء وري ذبح نه ٿا ڪن اڃا مٿو به نه ٿا ڪوڙائين احرام به نه ٿا کولين ائين سستي آهي صحابه جي طبع ۾ ان حڪم تي چيئي ته قربان ٿيان توهان ته ڪو نه احرام لاٿو آهي توهان به ته وار ڪو نه ڪوڙايا آهن توهان به ته پنهنجا اٺ ڪو نه ڪٺا آهن توهان کي اگر ڪم ڪرڻو آهي ته چوين جائي ٿي مسلمان بس ٻاهر ٻاهر نڪتا

ڪي احرام کلي ويا، لٽا پئجي ويا، کاڌا پيتا ٿي ويا، بس ائين آرام سان اچي نڪتا. هي هيو شان صحابه ڪرام جي عشق جو ۽ محبت جو. هتي الله تعالي اها سورت نازل ڪئي ۽ سيدنا عمر فاروق ٿو چوي ته نبي سائين جن کي مان چوان پيس اها فتح آهي. پر ها اها فتح آهي. مون کي سمجه ۾ نه پئي اچي ڳالهه. پوء نبي سائين سان مان ڳالهايو رستي ۾ پوء جواب مون کي نه ڏنائون پوء مان تڪڙو ويس هليو الائي ڪنهن ڪهڙي قسم جو ڪو متان ڪو حڪم و احڪام ڪو الله جي طرفان منهنجي سرزنش ۽ جهڙڪ جي لاء نازل ٿئي ٿورڙو وقت گذريو ته مون کي سڏ ڪيون دل ۾ ٿيم ته آئي منهنجي جهڙڪ شايد جو مان بي واجبي ڪئي آ اڳوڻي هڪ ٻه دفعو نبي سائين سان ڳالهايو اٿم پاڻ فڪر ۽ سوچ ۾ هيا پوء اها انا فتحنا سورت مونکي پڙهي ٻڌايائون پوء مان چيم سائين اها فتح آ فرمايو ته اها فتح پوء ڏاڍو خوش ٿياسي ائين الله تعالي اسان جي قلوب کي تسلي ڏني ايڏي عزت سان وقار سان امن سان قرار سان موٽي آياسي احصار جو مسئلو به ثابت ٿيو ڪيترا مسئلا ٿيا گهڻا

هڪڙو سوال صحابه ڪرام اتي ڪيو هو جي سائين توهان اسان کي فرمايو هو ته هلنداسين مٿو ڪوڙينداسين امن ۾ هونداسين آرام ۾ طواف ڪنداسين ڏاڍا خانه ڪعبي جا اهو ته نه ٿيو فرمايو ته منهنجو خواب صحيح آهي اهو ٿيندو ائين ته ڪونه چيو هوسي ته هاڻي ٿيندو توهان به عجلت ڪئي اسان به اجازت ڏني نه ته اهو ٿيندو فتح مکي تي ٿيندو انشاء الله ته فتح مکي تي ٿيو اهڙيء طرح سان وچ ۾ جيڪو عمرة القضاء ٿيو انهيء ۾ به ٿيو فتح مکي تي گهڻا ماڻهو ڏهه هزار ماڻهو اچي ويا يتم نعمته عليڪ الله تعاليٰ تو تي پنهنجي نعمت کي مڪمل ڪري يهديڪ صراطا مستقيما سڌو رستو توکي هدايت ڪري ينصرڪ نصرا عزيزا رب تبارڪ و تعاليٰ تنهنجي نصرت ڪري وري نصرت وري مدد ڪري

اهو الله آهي جنهن لاٿو، قرار کي، مؤمنن جي دلين ۾، ليزدادو ايمانا مع ايمانهم، جيئن ايمان ۾ وڌندا وڃن اڳئين ايمان سان گڏ، معنيٰ انهن جي قوت ايماني جيئن پوء تيئن وڌندي ويندي ۽ ايڏو قرار رب تعاليٰ نازل ڪيو ولله جنود السماوات والارض ائين ته الله جا لشڪر آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن ئي آهن ڪان الله عليما حڪيما الله تعاليٰ علم وارو ۽ حڪمت وارو آهي.

لله جنود السماوات الله جا لشڪر آهن آسمانن ۾ زمين ۾ وڪان الله عزيزا حڪيما الله تعاليٰ عزت وارو حڪمت وارو آهي زبردست حڪمت وارو آهي انا ارسلناڪ شاهدا ومبشرا اي نبي اسان توکي موڪليو آهي حالات ٻڌائڻ وارو طريق سمجهائڻ وارو ۽ خوشي ٻڌائيندڙ فرمانبردارن کي ۽ ڀؤ ٻڌائيندڙ بي فرمانن کي اسان توکي بشير، نذير، ڪري موڪليو آهي جي هو ايمان آڻن الله تي الله جي رسول تي وتعزروه ۽ مدد ڪريو انهيء الله جي، الله جي رسول جي، وتوقروه ۽ ان جو وقار ڪريو، عظمت رکو الله جي رسول جي، رب تبارڪ وتعاليٰ اهو حڪم ڪيو آهي يعني مدد ڪريو انهيء جي.

الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو جيڪو تنهنجو ڪم هو معجزو هو، ما فوق العادت هيو، مٺ پٿرين جي چار هزار لشڪر کي انڌو ڪري، جيڪڏهن اٺ هزار نه ته به گهٽ ڪجهه انهن ماڻهن جون اکيون هونديون، هر هڪ جي اک ۾ پٿري پوي، ٻه اکيون هيس ته ٻه پٿريون پئجي ويون ۽ اهي پنهنجي منهن کي ۽ اکين کي مهٽيندا رهيا، ايئن الله تعاليٰ انهن تي شڪست موٽائي. سو فرمائي ٿو، وما رميت اذ رميت ولڪن الله رمي، هتي به الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اها جيڪا بيعت هئي اها حقيقت ۾ هنن جي الله سان بيعت هئي، تنهنجو هٿ انهن جو سبب بڻيو هو، جيئن مٽيء اڇلائڻ ۾ تنهنجو هٿ سبب بڻيو پر الله تعاليٰ ڪم ڪيو، اهڙي طرح هتي به الله تعاليٰ جو ڪم هيو. خير ۽ برڪت تي بيعت هئي اها. انهيء طرح سان قول قرار جيڪو هنن ڪيو هو هاڻي جيڪڏهن ڪو اڃا به ٽوڙيندو ان کان بعد فمن نڪث جيڪو انهيء قول قرار کي ٽوڙي فانما ينڪث علي نفسه ان جو نقصان پنهنجي نفس تي ٿو ڪري ومن اوفي بما عاهد عليه الله جيڪو وفا وفائي ٿو ڪري انهيء شيء سان جو واعدو هن ڪيو آهي انهيء تي الله تبارڪ وتعاليٰ فسوف يؤتيه اجرا عظيما الله تعاليٰ هن کي اجر عظيم ۽ بدلو وڏو ڏيندو جيڪي پنهنجي رب سان انهي واعدي ۾ مضبوط ۽ پورا رهن ٿا. عليه جي ضمير تي اهو پيش سماعي آ قرات ۾ ئي آيل آهي. عظمت جي لاء آ. اهڙيء طرح سان الله تبارڪ و تعاليٰ ڪيو آ، جيڪڏهن زير هجي ها انهي کي ته پوء لام پر نه پڙهجي ها، عليه الله چوڻ سان لام پر ٿو پڙهجي ۽ اهو رب تبارڪ و تعاليٰ سان واعدو آ جو الله تبارڪ و تعاليٰ به ان قول قرار کي جيڪو ڪري ٿو پيو ته پوء اهو ان کي پورو ڪري ڏيندو اها هڪڙي عظمت جي جاء هئي تنهن ڪري ان کي پيش ڏئي لام کي پر ڪرڻ جي لاء الله تو پنهنجي حڪمت کي ڄاڻي اتي ائين روايت ٿيل آهي فسيؤتيه اجرا عظيما الله تعاليٰ اجر عظيم بخشيندو انهن کي سيقول لڪ المخلفون من الاعراب جيڪي ڪجهه بدوي نبي سائين جن سان پوئتي رهجي ويا ها شغلتنا اموالنا واهلونا نبي سائين جڏهن دعوت ڏني هئي انهي جي ته فرمايو ته جيڪو اسان سان عمري تي هلي ڀلي هلي پوء جيڪي بدوي ماڻهو هيا انهن چيو ته جنگ تي ٿو وڃي جن نه ڇاجي لاء ٿو وڃي جو وڃي ٿو عمري تي بدوين چيو ته اسانکي سمجه ۾ نٿو اچي اتي ويندا نهٿا قريش ويٺا آهن ڪاوڙيا ماري ڪندن تباهه، سو اسان ڪيئن هلون؟ اهي اعراب ۽ بدوي مسلمان هيا پر ائين الاعراب اشد ڪفرا ونفاقا واجدر الا يقيموا حدود الله اهڙي قسم جا ماڻهو هئا جيڪي حدن الله جي کي پورو قائم نه ڪري سگهن ائين خالي مسلمان هئا سادا سودا سمجه نه هئي ايڏي الله تعالا جو فضل شامل حال هيو ڪافرن کي ڪهڙي طاقت هئي بهرحال رب تبارڪ و تعاليٰ انهن جي مٿان ايڏو رعب طاري ڪيو، واقعي اهي ماڻهو تمام ٿورا هئا، هوڏي هن هزارين ماڻهو گڏ ڪيا هئا، تڏهن به رعب الله تعاليٰ اهڙو انهن جي مٿان وڌو جو هيڏي ساري نهٿي جماعت ترارين کان سواء ٻيو ڪجهه ڪونه هو هنن کي تير تنهن کان سواء ٻيا ٻيا قسم جا فوجي جيڪي اسباب ان وقت ۾ هيا اهي ڪافرن کي گهڻا هنن وٽ ڪا شيء ڪانه رڳو تراريون پر الله تعاليٰ رعب ايڏو وڌو جو انهن جي دلين ۾ اها ڳالهه آئي به ڪانه ته هاڻي اتي رهيا پيا آهن نبي سائين جن ٻه ٽي ڏينهن پوء رهي پيا ۽ بلڪل بي خيالا رهي پيا پر اهو انجام ۽ عهد ۽ قرار قول ايڏو مضبوط رب تعاليٰ انهي کي محفوظ رکيو جو انهن ۾ وسوسو به دلين ۾ نه پيو ته اٿي ڪا غداري ڪريون انهن چيو ته اسان کي پنهنجي مال مويشيء محفوظ مجبور ڪيو آهي اهلونا ۽ گهر ٻار جي خدمت فاستغفر لنا اسان جي لاء معافي جي طلب اسان کي گناهه معاف ٿين دعا گهرو اسان ڪونه هلنداسين پر انهن جي طبيعتن ۾ خطرو هو حقيقت ۾ خيال هيو ته اسان ڪيئن وڃون اهي قريش اسان کي ڇڏيندا ئي ڪونه ڪو يقولون بالسنتهم چون پيا زبان سان ما ليس في قلوبهم دل ۾ اها ڳالهه نه هئي ڇو ته ڪنهن به وقت ۾ جيڪڏهن جنگ جو معاملو ٿئي ته پوء ان جنگ ۾ اسان ڇا ڪنداسين؟ تنهن ڪري هنن اهو جنگ ۾ شريڪ ٿيڻ ناپسند ڪيو. هنن جي نظر ۾ اها ڳالهه پئي اچي. ايڏي سادگي هئي ان ۾. الله تعاليٰ ان کي ايڏي فتح مبين بڻائي جو ڪيترا ماڻهو جيڪي ڪراڙا سراڙا اعراب هيا بدوي پنهنجي غرض وارا ماڻهو اهي نه آيا. قل فمن يملک لڪم من الله شيئا چوين ته الله کان سواء ٻيو ڪير توهان جي حفاظت جو مالڪ آهي ان اراد بڪم ضرا جيڪڏهن الله تعاليٰ توهان کي نقصان جو ارادو ڪري او اراد بڪم نفعا يا ڪو فائدو ڏئي ڪير ٽاري انهي کي بل ڪان الله بما تعملون خبيرا پر توهان جي عملن جو الله تعاليٰ خبر رکندڙ آهي جو رب تعاليٰ عمل ٿو رکي توهان جا اهي ڏسي ٿو ته ڪهڙا اٿو حضور انور صلي الله عليه وسلم انا فتحنا لڪ فتحا پڙهي صحابه ڪرام کي ٻڌائي انهن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي مبارڪباد چئي چيو ته الله جا رسول اهو ته سائين تنهنجي لاء ٿيو جو فتحنا لڪ فتحا مبينا ٿو اچي لڪ جو لفظ آ اسان جي لاء ته ڪونهي پوء رب تبارڪ و تعاليٰ هي چند آيتون نازل ڪيون، جنهن ۾ مسلمانن کي اطمينان ۽ قرار آيو ته اهو اعزاز جيڪو آ سو اهو سڀني کي رب تعاليٰ عطا فرمايو آ ۽ الله تعاليٰ نبي سائين سان گڏ سڀني کي جنت ۾ پهچائيندو ۽ انهن جون برايون معاف ڪندو حديث شريف ۾ اچي ٿو جن صحابه حديبيه ۾ بيعت ڪئي انهن منجهان هڪڙو شخص به دوزخ ۾ داخل نه ٿيندو اهڙي طرح اها ڳالهه سمجهه ۾ ٿي ته اچي پئي ته ايڏو وڏو رب تبارڪ وتعاليٰ هنن کي اعزاز بخشيو بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول تان ڀانيو ته الله تبارڪ وتعاليٰ سمجهيو ته ڀئي رسول موٽي ايندو ڪونه موٽندو اهو بدوين کي الله تعاليٰ جواب ٿو ڏي ته تان سمجهيو ته رسول هن خير سان موٽي نه ايندو

پر حقيقت اها هئي ته هنن کي شوق جنگ جو نه هيو، هنن ڪيترن ماڻهن کي مال جو خيال هيو. اها ته ڳالهه ڪانهي جو انهن شخصن کي ائين مال ملي، اخلاص هڪڙي وڏي شيء آهي، اصل شيء اها آهي، پوء مال ڪو مقصد ته ڪونهي. قل لن تتبعونا ڪذالڪم توهان اسان جي ڪڍ هرگز نه لڳندؤ ائين ئي رهو الله تعاليٰ ٿو فرمائي اڳي ئي ائين هنن کي فسيقولون چون ٿا بل تحسدوننا توهان اسان سان سڙو ٿا اسان سان حسد ٿا ڪيو چو ٿا ته جيئن اسان سان نه هلن الله تعاليٰ ڪو نه چيو آهي اسانجو فائدو تان ڏسي پوء انڪار ٿا ڪيو مال غنيمت ۾ چو ٿا ته جيئن اسان هجون بلا شرڪت غيري ٻين کي هٿ نه اچي تڏهن ٿا جهليو الله تعاليٰ ٿو فرمائي قل للمخلفين من الاعراب انهن بدوين کي چئو جيڪي پوئتي رهيل آهن جيڪي دولت ۽ ملڪيت جي لاء چون ٿا ته اسان کي به شامل ڪريو ستدعون اليٰ قوم اولي باس شديد اجهو توهان کي هاڻي سڏينداسين هڪڙي وڏي قوم ڏي جيڪا جنگجو قوم آهي بنو حنيفه بنو حنيفه قبيلي واري قوم آهي ۽ اهڙي طرح مسيلمه ڪذاب هوازن ثقيف حنين جي لڙائي، اتي وڏا مقابلا ٿيا، صديق اڪبر جي زماني ۾ مرتدن سان فوج ڪشي ٿي يا فارس ۽ روم ۽ ڪردن سان لڙايون ٿيون، خلافت راشدين جي يا خلافت راشده جي زماني ۾ اينديون جنگيون پوء اچجو دعوت آ توهان کي پوء لڙو او يسلمون تقاتلونهم توهان انهن سان لڙندؤ پوء يا اهي مسلمان ٿي ويندا توهان تڏهن ڇڏيندؤن. فان تطيعوا جيڪڏهن انهيء دعوت کي قبول ڪن يؤتڪم الله اجرا حسنا پوء الله تعاليٰ توهان کي اجر ڏيندو سهڻو معنيٰ توهان جيڪڏهن واقعي اسلام جي خدمت ۽ دين جي عزت دل ۾ رکو ٿا ته پوء ڀلي اڳتي جنگيون وڏيون ٿينديون انهن تي اچجو في الحال ته هاڻي ڪا اهڙي ڳالهه ڪانهي جو توهان کي دعوت ڏئي مڙئي وٺي هلون وان تتولوا جي ڦري ويا ڪما توليتم جيئن اڳي به توهان ڦري ويو جو توهان کي دعوت ڪئي سي ته نه هلو نه آيو يعذبڪم عذابا اليما پوء توهان کي الله تعالي عذاب ڪندو دردناڪ اهڙي صورت ۾ جو توهان جڏهن سمجهو ٿا ته ڪا جنگ بنگ ڪانهي ته پوء گڏجي ٿا هلو ۽ نيت اها ٿا ڪيو ته بس مال غنيمت ائين ملي ويندو جلدي سان ليس علي الاعمي حرج توهان ۾ جيڪي نابين ماڻهو آهن انهن تي به ڪو نقصان ناهي ولا علي الاعرج حرج ۽ جيڪي لنگڙا منڊڙا آهن ويچارا انهن تي به ولا علي المريض بيمار تي به ڪو حرج ۽ تڪليف ڪانهي جيڪڏهن هو پنهنجي گهرن ۾ رهن ته رهن هڪڙو شرط آهي اذا نصحوا لله ولرسوله پروپئگنڊا پويون ڪن خير خواهي ڪن ماڻهن کي تسلي ڏين چڱيون ڳالهيون هتي ٻڌائين جيڪڏهن ڪا مڪروه خبر به اچي ته ان کي لڪائي ۽ مسلمانن کي پويون تسلي ڏين اهو آهي اذا نصحوا لله ولرسوله اهو عهدو آهي هڪڙو وڏو جيڪو اڄوڪي سياست ۾ به ان کي پروپيگانڊا سيڪريٽري چئبو آهي. معنيٰ جيڪڏهن انهي قسم جو عهدو رکن سنڀالي ته پوء اهي ماڻهو به ڄڻ مجاهدن سان گڏ هن گهر ويٺي ڪيئي ايڏي خير خدمت ۽ خيرخواهي. اهي به ڄڻ جنگي ماڻهو آهن.

پوء الله تعاليٰ قرار انهن جي دلين تي نازل ڪيو، واثابهم فتحا قريبا، پوء انهن کي مون ويجهي فتح ڏني، اها فتح الله تعاليٰ خيبر جي فتح هنن کي متصل آئيندي سال تي ڏني، وڏي عزت ٿي وئي انهي ۾ انهن ماڻهن به چيو پڻ ته اسان کي فتح ۾ شريڪ ڪريو، حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي صحابه انهن چيو ته هن فتح ۾ نه، اڳتي جيڪا ٻي جنگي ٿيندي پوء انهن ۾، قرآن شريف ۾ اها ڳالهه آئي ته هاڻي نه انهن کي وٺي وڃو خيبر تي نه.

ائين مسلمانن جي باقاعدي حفاظت ٿي وئي. ولتڪون آية للمؤمنين ڀل ته اها نشاني هجي هڪڙي قدرت جي مسلمانن جي لاء. مسلمان سمجهن ته الله تعاليٰ وٽ ايڏي قدرت آهي جو جيڪڏهن اهو بنا جنگ جي فتوحات بخشي تڏهن به پر اتي رب تعاليٰ آزمائي ٿو ۽ ماڻهن کي ظاهر ڪري ٿو ڏيکاري. ايندڙن پوين کي جن کي خبر پئي ته جنگين کانسواء

انهيء عمري جي موقعي تي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته جيڪڏهن ڪافر توهان سان لڙن ها لولوا الادبار توهان جي هٿن جي اڳيان پٺي ڦيري ڀڄن ها ڇو ته اهي ڪٽجي چڪا هئا هاڻي جنگين ۾ پست ٿي ويا هئا ٻيهر انهن کي حوصلا نه هيا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا نه ڪي ڪو حمايتي نه ڪي مددگار بري حالت ٿئين ها جيڪڏهن صلح حديبيه نه ٿئي ها ۽ جنگ تي اترن ها صلح جو پيغام نه ڏين ها اهو حال ٿئي ها صلح جي طلب به انهن ڪئي پاڻ الله تعاليٰ نبي صلي الله عليه وسلم کي فرمايو ته جيڪڏهن اهي صلح ڏي مائل ٿين ته پوء صلح قبول ايندو پر الله جي حڪمت کي ان جي مقتضي هئي صلح في الحال ٿي ويو عظيم برڪات مسلمانن کي آيا نه ته هو جيڪڏهن جنگ ٿئي ها ته جنگ ۾ به ڀڄي وڃن ها الله ٿو فرمائي خدا جي علم ۾ اها ڳالهه هئي سنت الله التي قد خلت من قبل اهو الله جو هڪڙو طريقو آهي جيڪو اڳي گذريو آهي جو رب تعاليٰ نبي ڪري نبيين جي مدد ڪئي آهي ولن تجد لسنت الله تبديلا الله جي سنت ۾ توکي تبديل نظر نه ايندي اهو قانون رب جو مڙئي آهي ئي آهي الله تعاليٰ جي عادت اها آهي ٻيو ماڻهو ڪو خدا جي عادت کي ڪونه بدلائيندو آهي اها معنيٰ لن تجديد لن تجد لسنت الله تبديلا يعني لن يبدل سنت الله احدٌ اهڙو ڪو دنيا ۾ آهي ڪونه جو الله جي طريقي کي بدلائي ڪا دنيا جي طاقت ان کي ڦيرائي گهرائي ائين نه آهي هو الذي ڪف ايديهم عنڪم اهو الله جنهن توهان جي هٿن کي روڪيو انهن جي هٿن کي روڪيو توهان کان جيڪي ماڻهو توهان تي تياري ڪري توهان جي مارڻ لاء آيا هئا وايديڪم عنهم وري توهان جو ماڻهو به هڪ ٻه انهن کي قبضي ۾ ڪري وٺي آيو توهان به هنن کي نه ماريو ببطن مڪة شهر مڪي جي وادي ۾ جو توهان جا ماڻهو اوڏانهن گرفتار ٿي پيا وري هنن جا هيڏي گرفتار ٿيا پوء ادل بدل سودي ۾ ٻئي آزاد ٿي ويا من بعد ان اظفرڪم عليهم الله تعالي توهان کي انهن تي ڪامياب ڪيو جو توهان انهن کي به پڪڙي آيا هو اها معني مطلب هي ٿيو وڃي ته ڪجهه ٽوليون مشرڪن جون حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جي شهيد ڪرڻ جي لاء يا ڪنهن هڪ اڌ مسلمان کي ايذائڻ لاء لڪي ڇپي ويجهڙا ٿي اچي پهتا هئا ۽ گندا اکر پيا ڳالهائن انهن کي زنده پڪڙي صحابه ڪرام جي حضور ۾ پيش ڪيائون، پاڻ انهن کي معاف ڪري ڇڏيائون انتقام نه ورتائون. ببطن مڪه جي معنيٰ وچ شهر معنيٰ شهر جي قريب، وچ شهر اڳڀر نه آهي مراد وادي مڪي جي ائين سمجهو. وڪان الله بما تعملون بصيرا الله تعاليٰ توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي.

جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو ما ڪان الله ليعذبهم وانت فيهم وما ڪان الله معذبهم وهم يستغفرون اهو عذاب تون ته ڪونه هئين ڇو ته هاڻي توهان جنگ ۾ ٿي آيا آهيو جو هنن توهان کي جنگ جي لاء مجبور ڪيو هو پر اهي توبه وارا پويون هيا تنهن ڪري اسان عذاب نه ڪيوسين نبي جي جنگ ڪافر سان الاهي عذاب آهي مومن جي جنگ بي فرمان سان الاهي عذاب آهي ڇو ته الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمائي ٿو ته يعذبهم الله بأيديڪم الله تعاليٰ انهن کي توهان جي هٿن سان ايذائيندو معنيٰ هٿ مؤمن جو هوندو اهو خدا جو اوزار آهي عذاب ڪافر تي ٿيندو هاڻي ائين آهي اڳين قومن جي اندر پٿر وسندا هئا بجليون ڪرنديون هيون پاڻي ۾ غرق ٿيندا هئا سڪي ۾ ٻڏي ويندا هئا اهڙيء طرح سان سوئر ۽ ڀولا ٿيندا ها، گناهن جي ڪري نبي سائين جن دعا گهري ته الله تعاليٰ هاڻي انهيء طرح جو عذاب هنن تي نه اچي، الله تعاليٰ معافي ڏني، پوء فرمائين ته يعذبهم الله بأيديڪم هاڻي الله توهان جي هٿن سان عذاب ڪندو، توهان ڪندؤ جنگ ۽ جهاد، پوء اهي ڪافر جنگ جهاد ۾ پامال ٿيندا، اهو الله جو عذاب آهي. هتي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اسان مڪي تي انهن جو عذاب نه ڪيوسين، صرف انهيء ڪري ته ذاڪرين ۽ ذاڪرات هيا، تنهنڪري عذاب نه ڪيوسين، صلح ڪرائي ڇڏيسين. انهيء اصول تي معنيٰ اهي خوش نه رهن ته ڪو اسان جو بچاء پنهنجي ذات جي ڪري ٿيو آهي اذ جعل الذين ڪفروا في قلوبهم ياد ڪر ان کي جڏهن ڪافرن پنهنجي دلين ۾ رکي هڪڙي غيرت ۽ ضد ضد جاهليت جو نادانيء جو ضد رکيو هنن، پوء الله تعاليٰ قرار نازل ڪيو پنهنجي رسول تي ۽ مؤمنن تي، نه ته هن ضد جي ٿڦ سٺي هڻون ها هنن کي لاٿو ڀرمائي، پر پوء ڇڏي ڏنوسي، الزمهم ڪلمة التقويٰ، مؤمنن کي ۽ رسول کي تقويٰ جي ڳالهه مضبوط ڏني سي ڪري چنبڙائي سي انهن کي ڳالهه تقويٰ جي، ڪانوا احق بها و اهلها، اهي حقدار ها، لائق ها تقويٰ جي، ٻيو ڪير تقويٰ ڪندو، اهي ئي نبي ۽ نبي جا تابعدار ته تقويٰ ڪندا ها.

۽ الله تبارڪ وتعاليٰ جي فرمانبرداري ڪيون ائين هليا ويا ڪان الله بڪل شيء عليما الله تعاليٰ ڄاڻندڙ آ هر شيء کي لقد صدق الله الله تعاليٰ سچو ڪري ڏيکاريو پنهنجي رسول کي اهو خواب بالحق تحقيقي سچو پچو خواب نبي سائين جن جيڪو خواب ڏٺو هو ته ضرور داخل ٿيندؤ توهان مسجد الحرام ۾ انشاء الله تعاليٰ امن مان امن سان محلقين وار ڪتر ڪوڙائيندڙ

زيارت جي لاء ۽ عمري جي لاء اها وچ ۾ فتح قريب جو عنوان هو ته توهان کي فتح ڏينداسين جيئن قبائل کي وڌيڪ توهان جي چتائي ڏسڻ جو موقعو ملي ۽ توهان جي فياضي ۽ غفاريء جو شان نظر اچي هو الذي ارسل رسوله بالهدي اهو الله جنهن پنهنجي رسول کي موڪليو هدايت ڏئي ودين الحق حق جو دين ليظهره علي الدين ڪله جيئن سڀني دينن تي غالب ڪري ڪفٰي بالله شهيدا الله تعاليٰ ان ڳالهه جو شاهد آ ڪافي آ بادشاهه آ اهو بي پرواهه پنهنجي دين کي الله تعاليٰ غالب ڪندو جنهن رسول موڪليو آ محمد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام الله جو رسول آ اها دعويٰ آهي هڪڙي دعويٰ کي شاهد کپندا آهن هڪڙو شاهد آهي والذين معه جيڪي شخص ان سان معيت جو مقام ٿا رکن تن ۾ جنهن کي رب تبارڪ و تعاليٰ فرمايو آهي ان الله معنا، ابوبڪر صديق غار جي رات ته اها معيت انهي کي نصيب هئي، تنهنڪري اڏهن اشارو ٿيو شخص ۾ ۽ هونء ته جنس آهي قانون جي.